اڪثرهم الڪافرون ڪيترا ڪافر آهن اهي قليل من عبادي الشڪور الله ٿو فرمائي ته منهنجا ٻانها شاڪر تمام گهٽ آهن نعمتن کي ڏسي وائسي سمجهي پوء به انڪار ان جو فيصلو ڪنداسي هڪڙي ڏينهن هلي

اهي ڪافر قومون آهن ناشڪري جو انجام پنهنجو ڏسندا واذا را الذين ظلموا ظالم ڏسندا عذاب کي لا يخفف عنهم ڪون ٿو هلڪو ٿئي ولا هم ينظرون نه ڪي ڍر ڏني ٿي وڃي پوء پاڻ هنن کي خبر پوندي

چوندا اسان هنن اميرن، هنن حاڪمن، هنن بادشاهن جي ڪڍ لڳا هئاسين، هنن جي هنن ليڊرن جي پروگرامن تي هلياسين. اتي دانهن ڪندا اهي. توکان سواء هنن کي سڏيندا هئاسين پنهنجي نفعي جي لاء. فالقوا اليهم القول پوء هنن سان ڳالهيون ڪندا هئا.

زمين ۾ شرارت ڪندا ها، فساد ڪندا ها ملڪ ۾، تنهنڪري اتي انهن تي عذاب نازل ٿيندو، انڪار حق جو عذاب، الله جي بي فرماني جو عذاب، پنهنجي دستور سازيء جو عذاب انهن تي نازل اچي ٿيندو. ويوم نبعث في ڪل امة شهيدا هڪڙو وري ٻيو من انفسهم انهن جي نفسن منجهه هوندو هر هڪڙو رهبر جئنا بڪ عليٰ هٰؤلاء شهيدا اسان توهان کي انهن تي رهبر ڪنداسون وري اٿارينداسون مطلب ته هڪڙو ڏاڍو وڏو هولناڪ موقعو ٿيندو الله تعاليٰ نبي اڪرم صلي الله کي فرمائي ٿو جو امتون هي امتون اڳين امتن جي حالت ٻڌائينديون وري تڪذيب جي صورت ۾ نبي اڪرم صلي الله وسلم جن کي گواهه ڪري آندو ويندو حديث ۾ اچي ٿو امتن جي

جيڪي به دنيا ۾ قانون هليا آهن، اهي سڀ انهيء سان واسطو رکن ٿا. هي ڳالهه جدا آهي ته هڪڙا اڳي گذري ويا، ٻيا نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن تائين اچي پهتا. ابراهيم عليه السلام کان بعد دستور ساڳو آهي، تنهنڪري مرڪزي حيثيت حضور انور صلي الله عليه وسلم کي قيامت جي ڏينهن هوندي. جيڪي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي قانون سان برابر قانون هوندا، اصول ۾، ۽ جيڪي شخص انهيء طرح سان هوندا، اتي شاهدي ٿيندي. نبي اڪرم صلي الله وسلم جن اتي الله جي درگاهه ۾ اها ڳالهه پيش ڪندا ته مان پنهنجي امت کي ٻڌايو هو. اڳيان چوندا ته اسان کي سڀ پنهنجن نبين نه ٻڌايو. اڳيان نبي اها دعويٰ ڪندا ته پوئين امت رسول الله صلي الله وسلم جي اها خبر ڪري. پوء جڏهن هيء امت خبر ڪندي ته نبين اهو ئي دستور ٻڌايو هو جرح ڪندا، چوندا ته هي پوء آيا آهن، هنن کي ڪهڙي خبر؟ رب تعاليٰ جي طرفان حڪم ٿيندو ته جرح جو جواب ڇا آهي؟ چوندا سائين سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم کي توهان آڻايو نبي سائين جن جي شاهدي ڏيندا ۽ قرآن پاڪ ٻڌائيندا قرآن پاڪ ته سڀ شي جو تبيان لڪل شي ڳالهه صاف ٿي وئي الله جي حڪم تي فيصلو پورو ٿيو

اهو هڪڙو وڏو مقام هو، جنهن تي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن ڏٺو ته آخرت ۾ جنت ۽ جهنم جو فيصلو به سندن گواهي ۽ شاهدي تي ٿيندو. نزلنا عليڪ الڪتاب اسان تو ڏي نازل ڪيوسين ڪتاب تبيان لڪل شي هر شي جو بيان هدي و رحمة جيڪو هلي ان کي هدايت ۽ رحمت بشريٰ آهي مسلمانن جي لاء تبيان لڪل شيء جو هڪڙو مظاهرو الله تعاليٰ بيان فرمايو آهي آيت آندي ٿي بعد ۾ جيڪا ايڏي وڏي آيت آهي جو حضرت عمر بن عبد العزيز خطبي ۾ ان آيت کي درج ڪرايو ۽ انهيء جي هميشه فائدي وٺڻ جي لاء توجه ڏياري ڇڏيو. ايڏو وڏو مسئلو آهي هڪڙو جنهن کي بيان ڪيو ويو آهي. ان الله يامر بالعدل الله تعالي حڪم ٿو ڪري عدالت جو ۽ احسان جو عدالت جو تعلق مخلوقات سان آهي

وڏو مقام آهي اهو. اهو الله تعاليٰ ڪيو فيصلو. اهو ٻانهو جيڪو عدالت ۽ احسان جي مقام تي پهتل آهي، اها اها ٻانهپ جي هڪڙي انتهائي حد آهي. وإيتاء ذي القربيٰ ۽ ان ۾ غريبن ۽ رشتيدارن ۽ مٽن مائٽن جي حقوق کي ادا ڪرڻ جو حڪم ڏنل آهي. انهن ٻن خصلتن کان بعد اقارب، مٽ مائٽ، انهن جو حق تعلقدار جيڪي ٿين ٿا، مطلب ته نظر انداز انهن کي نه ڪجي، انهن سان همدردي، مروت، احسان سان هلجي. وينهيٰ عن الفحشاء اهي ٽي ڪم، انسان ۾ عدالت، انسان ۾ عبادت، انسان ۾ عطا و نوال. عدل، احسان ۽ عطاف اهي ٽي شيون آهن انسانيت جو پروگرام. حڪم آهي انهن جو ڪجي ۽ ٻين شين کان ٽن کان وري منع به آئي آهي مقابلي ۾.

بي حيائي کي روڪيو ويو ان سان بي حيائي نه ڪيو احسان الله جي معرفت آ منڪرات الله سان اوپرائي آ منڪرات کان الله تعالي روڪيو عدل اها برابري آ بغاوت سرڪشي آ عدل جي خلاف هي لف نشر غير مرتب طريقي سان اهي ٽي وصفون ٽن وصفن جي مقابلي ۾ بيان ڪيون ويون آهن

انسان ۾ طاقت آهي حيواني، جنهن کي بهيميت ٿو چئجي. بهيمي شهواني طاقت پنهنجي مراد کي جيئن تيئن پورو ڪرڻ ڪهڙي به هجي حاجت نفساني بک، اڃ، جنسي تعلق، ان کي چئبو آهي بهيمي شهواني قوت. هڪڙي انسان ۾ اها طاقت آهي. ڇو ته الله تعاليٰ انسان ۾ حيوانيت رکي آهي. حيوانيت کي ته اهي وصفون آهن. ٻي طاقت انسان ۾ آهي وهمي، شيطاني، قوت. الوهم سلطان القويٰ حتيٰ يغلب العقل وهم سڀني طاقتن جو بادشاهه عقل جي مٿان غالب ٿي ويندو آهي شيطان جو تسلط انسان جي عقل تي ايندو آهي شيطان ڪوشش ڪندو آهي پهرين ماڻهو جو عقل خراب ڪري هن جي وهم تي اچي تسلط ڪندو آهي وهم انسان جي مٿان غالب ٿي ويندو شيطان جي غلبي جو موقعو وهم آ شيطان وهم تي اچي تسلط ڪندو وهم انسان جي پنهنجي دماغي طاقت آهي انسان جي سڀني طاقتن جي مٿان سلطنت رکي ٿي پوء ائين اها طاقت هن جي غلبو ڪري شيطاني ڪمن کي شروع ڪرائيندي هي سائين ٻه ٽين طاقت آهي غضب ڪاوڙ، سبعي درندگي، ڪاوڙ اچي ته ٻئي کي ماڻهو ماري وجهي، ڪاوڙ اچي ته ڇتو ٿي پئي، فرمائن ته ڏٺو اٿو ڪاوڙيل ماڻهو هن جون رڳون به ڳاڙهيون ٿي وينديون آهن فرمائن ته اهو به جهنم جي باهه جو هڪڙو اثر آهي اهي ٽي طاقتون ماڻهو کي آهن فحشا مراد بي حيائي جون ڳالهيون

تنهن ڪري الله تعاليٰ فرمايو ته منڪرات کي به کان به پاڻ کي بچايو هو ته جيڪا توهان جي وهمي شيطاني آهي ان کان پاڻ کي بچايو ملڪي جيڪا طاقت انسان جي آهي ان جي غلبي ۾ قوت وهمي انسان جي ضعيف ٿي ويندي ملڪي طاقت انسان جي عقلي ملڪي طاقت آهي اها رب تعاليٰ جي تعلق سان محفوظ رهندي آهي. منڪرات کان ماڻهو ائين بچندو ۽ بغي، سرڪشي، حد کان نڪري وڃڻ، ظلم تي ڪمر ٻڌي بيهڻ، جيئن درندو طاقتور ٻئي کي ڦاڙي کائي ٻئي جي جان کي تباهه ڪندو آهي، عزت ۽ آبرو خراب ڪندو آهي، ٻئي تي ناحق هٿ ڊگهي ڪرڻ جي لاء تيار هوندو آهي. بغاوت انهي کي ٿو چئجي. سبعي جيڪا غضبي طاقت آهي ان جو اثر آهي اهو. رب تعاليٰ فرمايو ته انهن ٽنهي طاقتن کي قابو ۾ رکو. تڏهن اهي ٽي وصفون ٻڌايون الله تعاليٰ. لعلکم تذکرون ته جيئن توهان ياد ڪريو انهن نصيحتن کي سمجهو اوفوا بعهد الله الله جا واعدا پاليو حڪومتن جو دارو مدار اعتماد ۽ قسم تي هوندو آهي اڪانوي ٻيانوي جيڪا آيت آهي ان ۾ اهو مضمون ٿو هلي جڏهن توهان ۾ عدل به اچي ويو احسان به اچي ويو ايتاء به اچي ويو. فحش کان، منڪرات کان، بغي کان توهان ضابطو ڪيو آهي. هاڻي اهي انهن جي حڪومت هلي. حڪومتن ۾ اعتماد ٿيندو آهي قسم تي. ياد ڪجو قسم کي نه ٽوڙجو. واعدا ڪيل الله سان نه ڀڃو جڏهن توهان واعدا ڪيا آهن. ولا تنقضوا الايمان قسمن کي به نه ڀڃو بعد توڪيدها. الله جي نالي سان توهان تاڪيد ڪيو آهي قسم جو. قد جعلتم الله عليڪم ڪفيلا الله کي توهان ضامن بڻايو آهي.

پوء ماڻهوء جي همت ايڏي بيڪار ٿي ويندي جيئن اها عورت هئي. معاهدي ۾ جيڪڏهن ڪو ماڻهو مضبوط نه ٿو رهي ته ان عورت جهڙو ڪمزور ڪمينو ٿيو. صبح جو اها ويهي سٽ ڪتيندي هئي. ڌاڳو ٺاهي ٻي پهري تائين پورو ڪري سٽ ڪتي ڌاڳو ٺاهي تيار ڪري وري ٻئي پهري کان پوء ان کي ڍيري کي ڌاڳي کي ابتو ڦيرائي ڦيرائي شام سج لٿي تائين وري ان کي ساڳو وري ان ڪري ڇڏي سڄو ڏينهن محنت هڪڙو ماڻهو قسم سان پنهنجي واعدن کي پڪو ڪري وري ڀڃي وجهي ان هڪڙي چريء رن جهڙو آهي اهو بي همت بيڪار پنهنجي ڪيل ڪم کي غلط ڪرڻ وارا پنهنجي درستي تي پهچڻ کان اڳ ۾ زيان ڪرڻ وارا ماڻهو ائين نه ڪيو نه ٿيو اهڙي عورت وانگر جنهن ٽوڙيو هو پنهنجي سٽ کي بعد وٽڻ جي ٽڪرا ٽڪرا ڪري انڪاث جمع نڪث جو ٽڪرا اهو توهان جو خيال سنڀاليو ۽ پنهنجي معاملات کي توهان خراب نه ڪيو مطلب ته جيڪي توهان جا معاهدات قومن سان ٿيل آهن ۽ ڳالهيون ٺهيل آهن انهن کي زيان نه ڪيو انهي ۾ انسان جي جي زندگي پوء مشڪل گذرندي ۽ تڪليف ۾ ماڻهو اچي ويندو الله تعاليٰ ٻانهن جي تڪليف کي نٿو چاهي ته ڪو ٻانهو تڪليف ۾ هجي نڪث چئبو آهي سٽ جو ان جي جيڪا طاقت آهي انکي وري ڍرو ڪري ڇڏجي کلي وڃي معنيٰ ابتو وٽو اچي وڃي ابتو ڦيرو قوت کان بعد هنکي ابتو ڦيرو ڏيئي ڪمزور ڪري ڇڏجي تتخذون ايمانڪم دخلن توهان قسم هڪ ٻئي ۾ دخل ٿا بڻايو معنيٰ فساد کوٽ خيانت جي لاء قسم ڏئي هڪڙي ماڻهو کي اعتماد ۾ رکي وري پوء زيان ڪيو ان تڪون امتن هن واسطي جو اها ٿي پئي هڪڙو فرقو اربا من امتن وڌيڪ چڙهيل ٻئي فرقي کان توهان ائين اعتماد ڏئي ماڻهن کي رهائي ۽ پوء انهن جي مٿان چڙهائي ڪريو ۽ پنهنجي طاقت کي انهن جي مٿان جاري ڪريو

ثابت ٿيڻ جي ڄمڻ کان پوء توهان جا پير وري ترڪي ويندا تذوقوا السوء پوء توهان برائي چکندو بما صددتم عن سبيل الله جي رستي کان ماڻهن کي روڪيو لڪم عذاب عظيم توهان جي لاء عذاب آهي وڏو اهڙي صورت ۾ وڏو عذاب الله جي طرفان نازل ٿيندو آهي انهن شخصن تي توهان ان ڳالهه کان پاڻ کي بچايو ۽ محفوظ رکو عهد شڪني ڪري قسم ڏئي ماڻهن کي اعتماد ۾ آڻي پوء انهن سان دشمني ڪريو جنگ آهي، صلح آهي، واپار تجارت، معاملو، ان ۾ بدعهدي نه ڪريو. اهو وڏي ۾ وڏو مسئلو آهي هڪڙو. انهيء کي رب تبارڪ و تعاليٰ تاڪيد سان بيان فرمايو ڇو ته اها بي اصولي آهي ۽ بي اصولي ۾ وڏو نقصان آهي. سؤ ڏهين آيت تائين الله تعاليٰ ان ڳالهه کي بيان فرمايو آهي لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا آهي الله تعاليٰ جي واعدن تي جي عيوض ٿورڙي رقم وٺي ۽ وعدا ٽوڙي ڇڏيو. انما عند الله هو خير لڪم الله وٽ اها ڳالهه وڏي آهي. ان ڪنتم تعلمون جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا. قول ٽوڙڻو، ٻئي جي مال ۾ اجائي طمع ڪرڻو، ٻئي کي ڌوڪو ڏئي نقصان پهچائڻو، اهي سڀ توهان جي ڪردار کي زيان ڪندا، توهان جي اخلاق کي وڃائيندا. توهان جو دنيا ۾ اعتماد ضايع ٿي ويندو، پوء ڪيئن توهان اڳتي وڌندؤ؟ ما عندڪم ينفد، جيڪي الله، جيڪي توهان وٽ آهي، سا کٽي ٿو. وما عند الله باق، رب تعاليٰ وٽ جيڪي شيء آهي، اها باقي رهندڙ آهي. معنيٰ عمل صالح رب وٽ پيش ڪيو، سچائي، صداقت، امانت پيش ڪريو.

الله تعاليٰ انهن کي سهڻ سهڻي طرح سان بدلو انهن کي ڏيندو حق جو مطلب ته رب تعاليٰ وٽ مرد عورت هجڻ ۾ ڪو خاص فرق نه آهي فرق آهي نيڪيء ۾ جيڪڏهن ڪو صالح ٿي پيو نيڪ ٿي پيو ايمان به اٿس ته پوء هن جا درجا وڏا آهن فاذا قرأت القرآن اصل آهي ڪردار انسان جو تون جڏهن قرآن پڙهي ماڻهن کي ٻڌائيندي اهڙيون ڳالهيون ته پوء ماڻهن کي وسوسا پوندا ته پنهنجي نفعي لاء ماڻهو سڀ ڪجهه ڪري سگهي ٿو. آخر ڪڏهن ڪڏهن سچائي ۾ ماڻهن کي گهڻا نقصان پهچي ويندا آهن. شيطان وسوسا وجهندو. اهي ڳالهيون ڪيئن مڃبيون؟ رب تعاليٰ فرمائي ٿو قرآن جڏهن پڙهي ٻڌائين ته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم چوندو ڪر ته جيئن ٻڌندڙ ماڻهن جي طبيعت مئون وسوسا نڪري وڃن. قرآن پاڪ جي خلاف ويهي دلين ۾ نه سوچين. حديث شريف ۾ ٿو اچي ته توهان ۾ ڀلو ماڻهو اهو آهي جيڪو قرآن پڙهي سکي ۽ سيکاري قرآن انسان جي طبيعت کي درست ڪندو آهي رستي سڌي تي آڻيندو آهي شيطان ڪوشش ڪندو آهي ته اهو ڪم نه ٿئي اعوذ پڙهي جان ڇڏائبي ٻي معنيٰ هن جي آهي انه ليس له سلطان مومنن تي هن جو ناهي سلطان سلطنت نه هلندي جن جو رب تي ڀروسو آهي انهن تي سلطنت نه هلندي ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان الله فرمائي ٿو جيڪڏهن ڪنهن کي ڪو شيطان جو جهٽڪو اچي وڃي تذڪروا ذڪر ڪندا آهن الله جو ڇاڪاڻ ته الله جي ذڪر ۾ رعب آهي الله جي نالي ۾ رعب آهي ان الشيطان يجثو علي قلب ابن آدم شيطان انسان جي قلب تي گوڏا ڀڃي چڙهي ٿو ويهي اذا ذڪر الله خنس جڏهن ٻانهي ٻانهو الله کي ياد ڪري ٿو شيطان ڀڄي ٿو وڃي اذا غفل عاد

اهي، الله سان هن کي شريڪ بڻائن، معنيٰ جيڪي رب جا حڪم هن جا حڪم، اهي تابعداري جي لاء هڪ جهڙا انهن جي آڏو ٻانهون ٻڌي بيٺا آهن. اهو ماڻهو آهي جيڪو مشرڪ آهي. اهڙي طرح سان الله تعاليٰ قومن جي مٿان رحم فرمايو آهي ۽ انهن کي رب تبارڪ وتعاليٰ فضل ڏنو آهي فرمائي ٿو ته ڏسو اسان حڪم احڪام بدلايون ٿا ان حڪم احڪام ۾ جيڪا تبديل اچي ٿي سو اها معمولي ڳالهه آهي هڪ سو هڪ آيت آهي انقلاب ملت جو بيان آهي انقلاب ملت جو مٿي هيو عهد حڪومت جو واعدا قسم ضابطو معيار قائم ڪرڻ هتي آهي انقلاب ملت جو

اچي ٻڌايو هت اهو بيان آهي اذا بدلنا آية مڪان آية جڏهن اسان موٽائيندا آهيون هڪڙي آيت کي ٻئي پاسي معنيٰ هڪڙي حڪم کي ٻئي پاسي ڏي آڻيندا آهيون معنيٰ ملتن کي موٽائي دين حنيفي ڏي آڻيندا آهيون والله اعلم بما ينزل الله ڄاڻندو آهي ته ڇا ٿو نازل ڪري قالوا چوندا آهن انما انت مفتر تون ته افترا ڪندڙ آهين بل اڪثرهم لا يعلمون پر نٿا ڄاڻن هن ڳالهه کي الله تعاليٰ مالڪ آ اهو ٿو ان قانون کي ۽ ضابطي کي ڄاڻي مٿو آيو ته شيطان قرآن پڙهڻ جي وقت ۾ اچي شرارت ڪندو آ اعوذ پڙهي جان ڇڏايو هتي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته منهنجي شيطان جي هڪڙي هيء به وڏي حرڪت آ جو جڏهن قانون بدلبو آ ته اتي ماڻهن کي گمراهه ڪندو آهي مڪي وارن کي ڏسو ڪيترو سرڪش ڪيئي گمراهه ڪيئي يهودين کي نصارن کي نبي سائين سان صف آرا بڻائي جنگ ۾ اهو دين پيو مٽجي يعني ٻيون ملتون موٽي سڀ ابراهيم عليه السلام جي دين ۾ سمائجن پيون ان تي اچي اختلاف ڪيو والله اعلم بما ينزل الله ڄاڻي ٿو جيڪي نازل ٿيو قالوا انما انت مفتر بل اڪثرهم لا يعلمون افترا آيو تنهنجو قل نزله روح القدس جي روح القدس آندو آهي آهي مان ڪٿان من ربڪ رب جي پاسي کان بالحق حق سان ليثبت الذين آمنوا جيئن ثابت رکي مؤمنن کي ۽ هدايت ڏي بشري مسلمانن کي جيڪي هلن انهي کي ولقد نعلم انهم يقولون اسان ڄاڻو ٿا الله ٿو فرمائي ڄاڻو ٿا چوندا ته انما يعلمه بشر ان کي ڪو انسان اچي ڳالهيون ٿو ٻڌائي سمجهائي لسان الذي يلحدون اليه

الله تعاليٰ سيکاريس ٿو قرآن نازل ٿو ٿئي جبرائيل روح القدس اچي ٿو جيئن مومن ماڻهو مضبوط رهن محمد عليه السلام انسان کان نه پر وحي الٰهي کان اها ڳالهه وٺي توهان کي ٻڌائي ٿو

غور ڪندڙ انسان کي ته الله جي طرفان تعليم آيل آهي. ۽ هنن ماڻهن قرآن پاڪ جي متعلق چيو ته هڪڙا ٻانها آهن عجمي هڪڙي جو نالو يسار وٺندا هئا ٻئي کي جبر ڪوٺيندا هئا ٽيو عائش چوندا هئا اهي به اچن ٿا ڪو يهودي هو ڪو نصراني هو ڪو ڪهڙو هو گاهه بگاهه نبي اڪرم صلي الله سمجهڻ جي نالي چوندا ته ان وٽ اچن ٿا اچي پنهنجون ڳالهيون ٻولهيون ٻڌائي هن کي هليا ٿا وڃن اهي ڳالهيون سو اسانکي ٻڌايو سيکاري

وري سائين انهيء کي پٽ پيدا ٿيو عمار اهي ٽئي ماڻهو ته تختو ظلم جو مشق بڻيل ها مشق ٿيل هئي ڄڻ ظلم جي تختي تي انهن ڪافرن جي حضرت صهيب حضرت خباب بن ارت انهن ماڻهن سان اسلام ۾ پهريان ٻه شهيد ٿيا آهن ظلم سان پهريان پهريان ماڻهو تمام وڏي ڳالهه ٿي. ابوجهل هنن کي گهرايو. هن کي بڙڇي به ساڻ هئي. اس ۾ کڻي هنن کي بيهاريائين. لوهه جون زرهون کڻي هنن کي پارايائين. تتل اس ۾ بيهاريائين هنن پنجن ماڻهن کي. ابوجهل کي بڙڇي هٿ ۾ گاريون به بيٺو ڏين.

صهيب کي چيو ته تون چئين ته مان جيڪڏهن سان مقابلا پڄندا ان کي ته کڻي ڇڏيو باقي رهيو عمار نوجوان هيو تنهن کي تمام گهڻي تڪليف ڏنئون ڪتاب لکن ٿا ته چوڌاري باهه ٻاريون وچ ۾ ٻڌي چوکنڀو هن کي رکيون ته جيئن باهه تي سيڪجي اس گرمي باهه ان ۾ سيڪنس پيا اذيت اچيس ته جيئن حضور سائين جي لاء خراب اکر وري جڏهن ڏسن ته صفا ٽچڪي ٿو اصل صفا ائين وري پاڻي ۾ کڻي ٻوڙنس وڏو وڏو ٽپ پاڻي جو هن ۾ ٻوڙنس آخر هن کان خراب اکر ڳالهايو حضرت عمار کي اها حالت ٿي نبي سائين جن وٽ آيو روئندو اچي پهتو فرمايس عمار! تو کي اها تڪليف ملي آ؟ قلب جو ڇا حال؟ چي سائين قلب منهنجو مطمئن آ ايمان سان. مٿي تي هٿ گهمايائونس، فرمايائونس ته تون ڪو فڪر نه ڪر عمار! اهڙي تڪليف ڪڏهن جي ظالم ڏين ته اهو چئي جان ڇڏائيندو ڪر، انهي حد تي نه پهچندو ڪر، جنهن حد تي اڄ تو کي پهچايو ٿي. اهڙي شفقت، اهڙي ٻاجهه! حضرت بلال جي نالي حڪم ڪيائين ته اڙي وجهوس رسو ڳچيء ۾. ڇورن کي ڳچيء ۾ رسو هن کي هٿ ۾ ڏئي رسو هن جي ڳچيء جو ۽ سائين شهر ۾ وتن گهمائيندا ڪاٿي ڌڪ هڻنس بنڊ وانگر گهلنس ڪاٿي پٿر رکنس ڪاٿي ههڙي تڪليفون هاڻي اتي هڪڙو نقطو آ ٿورڙو اهي حضور انور صلي الله عليه وسلم جن کي

ولهم عذاب عظيم عذاب دردناڪ آ ڪفر نه ڪبو ايمان کان بعد الا هڪڙي شخص کي معافي آ جنهن کي مجبور ڪيو ويو زبردستي ڪئي وئي قلب هن جو قرار وارو هو ايمان سان اهو ان کي پرواهه ناهي پر اهو شخص جنهن کولي ڇڏيو ڪفر جي لاء پنهنجي سيني کي دل ۾ ڪفر کي جاء به ڏنائين پوء انهن تي غضب آ خدا جو دل ۾ جاء نه ڏنائين زبان سان چئي جان ڇڏائين وقت تي ان کي معاف آ. ذالک بانهم استحبوا الحياة الدنيا اهي ماڻهن جن دنيا جي حياتي کي محبت ۾ رکيو علي الاخره ان الله لا يهدي القوم الڪافرين الله تعالي ڪافرن جي قوم کي هدايت نه ڪندو اولئک الذين طبع الله قلوبهم نظريو ڪيترو ڦٽي ويو آ ڪيترو هٽي ويو آ جماعتي نظريو ان اصول تي جو جيڪڏهن ڪنهن ماڻهو جي ٿورڙي ڪا همت مدد نه ڪر

ماڻهن جون گهرجون تمام گهڻيون، پوريون ٿين ڪو نه، اخلاص ملڪ مون هليو ويو، منهم من يعبد الله علي حرف فان اصابه خير اطمئن به وان اصابه فتنه انقلب علي وجهه ايئن ٿي پيو معاملو الله جي عبادت ڪن ٿا ماڻهو پاليسيء سان خير برڪت پهچندو ويندو چوندا ته ٺيڪ آهي هلون ٿا ان رستي سان وان اصابه فتنة جيڪڏهن فتنو اچي ويو ڪا تڪليف پهچي وئي، انقلب عليٰ وجهه قدم پٺي ڦيري ڀڄندو. ماڻهن جي تڪليف الله جي عذاب جهڙي سمجهندو. جماعت ۾ ماڻهو الله خاطر ڪم ڪندو آهي. برڪتن حاصل ڪرڻ جي لاء جماعت ۾ داخل ٿيندو آهي جماعت مون منافع او مقاصد ٿورا وٺبا آهن اهو ته ابن الوقت ماڻهو آهي جنهن جماعت مون نفعو پهچندس اوڏهن هليو ويندو پوء الله خاطر اخلاص سان ته ڪونه آيو اهو اهو فرق آهي اڳي جماعت ۽ اسان جي هنن جماعتن جو تنهن ڪري ڪاميابي همڪنار انهن سان هئي اسان سان نه آهي ان نقص جي ڪري وڏو نقص آهي انهن دنيا جي حياتي کي پسند ڪيو آخرت تي الله نه هدايت ڪندو قوم ڪافرين کي اولئڪ طبع الله

مظلوم صحابه انهن جو مضمون گذريو جن تي انتهائي تڪليفون آهن حضرت عمار پنهنجي جان جي خوف سان ڪي لفظ چيا، روئندو حضور انور صلي الله عليه وسلم جي خدمت ۾ آيو، تڏهن اهي آيتون لٿيون هيون. اهو مضمون هو. يوم تاتي ڪل نفس تجادل عن نفسها جنهن ڏينهن ايندو هر نفس سوال جواب ڪندو پنهنجي طرف کان تجادل جدل سوال جواب جي ٻنهي طرفن کي چئجي ٿو مطلب ته رستگاري حاصل ٿئي ڇوٽڪارو ملي هڪڙو اهڙو ڏينهن اچڻ وارو آهي هر هڪڙو شخص چاهيندو ته مون کي ڇوٽڪارو ملي، سوال جواب ڪندو وتوفيٰ ڪل نفس ما عملت پورو ملندو هر هڪ شخص کي نفس معنيٰ شخص پورو ملندو ما عملت جيڪي جو ان ڪمايو وهم لا يظلمون اهي نه ظلم ڪيا ويندا نيڪيء جي اجر ۾ ڪمي نه هوندي بدي جي سزا ۾ حق کان مٿي نه ڏني ويندي. تخفيف جو امڪان آهي. وعيد، سزا جو دڙڪو، انهي جو تخلف ممڪن آهي. وعدو، اهو فضل آهي، ان جو تخلف محال آهي. فضل الله تعاليٰ جي طرفان ٻانهن تي آهي ئي آهي، ٻانهو محتاج آهي، الله ارحم الراحمين. تنهنڪري جيڪي به رب فضل جا وعدا ڪيا آهن، ان الله لا يخلف الميعاد. ٻي آهي سزا، ان سزا جي لهڻ جا گهڻا سبب. دنيا ۾ ڪيائين توبه ته سزا لهي وئي ۽ جي دنيا ۾ توبه نه ٿي ته ٻيو ڪو اهڙو هڪڙو عمل ٿيو آهي جيڪو ڪفارو بڻجي ويو گناهه جو اهو به ممڪن آهي ائين به سزا لهي وئي اها هڪڙي عملي توبه آهي رب تعاليٰ ان کي توبه جي وزن ۾ وجهندو ان الحسنات يذهبن السيئات ان قانون سان نيڪيون براين کي نينديون آهن ٻيو طريقو گناهه کان نجات جو ۽ ٽيون طريقو گناهه کان ڇٽڻ جو آهي شفا الله تعاليٰ جي طرفان شفا جو انتظام ٿيل آهي جو پاڻ انتظام ڪيو اٿس پاڻ ان جو عمل ڪندو پاڻ ان جي حد مقرر ڪندو ۽ ٽيون آهي سزا ايمان کي نجات انهن سڀني طريقن سان ممڪن آهي جهڙو جنهنکي ميسر هجي توفيٰ ڪل نفس ما عملت وهم لا يظلمون پورو ڪري ڏنو ويندو هر هڪ نفس کي ۽ ظلم نه ٿيندو. هاڻي الله تعاليٰ ٻڌائي ٿو هڪڙي انسان جي زندگي جو حال ضرب الله مثلاً قريةً هڪڙو ڳوٺ هجي ان جو حال خاصو آهي معاشرو ماڻهن جو بهتر ٿو گذري

جيڪي به شيون غذائي آهن افراط سان گهر ويٺي انهن کي ملن ٿيون اهڙي معاشري هڪڙي مڪمل زندگي گذارڻ وارا شخص الله جي احسانن کي جڏهن پٺي ٿا ڏين فڪفرت بانعم الله الله جي نعمتن کي ڪيائون انڪار ان انعامات جو قدر نه سڃاتائون دنيا جي مزي ۾ اچي غافل ٿيا

جيئن تن تي ڪپڙا چنبڙي پوندا آهن، تيئن بک انهن کي چنبڙي پئي. جسم تي ڪپڙا ٻاهرئون ايندا آهن، فراخ روزيء جي مقابلي ۾ قحط جي مصيبت انهن کي گهيرو ڪري آئي. يا خوف پيدا ٿيو، بک ٻاهرئون، خوف ٻاهرئون، بک اندرئون.

وڃائي ويهندو آهي بد ڪرداريء سان انهي ڳالهه جو هتي الله تعالي بيان ٿو فرمائي انهي آيت ۾ اهو بيان آهي رب تعالي فرمائي ٿو ته پوء اتي توهان هڪڙو مشترڪو قانون وري ضابطي ۾ آڻيو ته بچاء ٿي وڃي جنهن قانون کي توهان ڦٽو ڪيو هو اڳي جنهن جي ذريعي توهان وٽ اها نعمت ميسر ٿي ان کي توهان قبضي ۾ آڻيو انهيء قانون سان جيڪا زائل ٿيل قوت آهي وري ماڻهو واپس وٺي سگهي سؤ ٻارهين آيت ۾ قوت مرڪزي جو بيان اڳتي چوڏهين آيت ۾ وري علاج آهي قانون مشترڪي سان ۽ اهو قانون مشترڪو ٻڌائي پوء انهن ۾ ايڏو انقلاب آڻجي جو پنهنجا قانون سڀ ڦٽو ڪجن ائين نه ته وري باطل قانون به هلي ۽ صحيح قانون به هلي انقلاب آڻڻو پوندو اهو انقلاب نه آهي جو ملڪ ۾ صحيح قانون به هلي غلط قانون به هلي اسلام جي دعوا به ڪجي ڪفر جو قانون به هلي جڏهن پنهنجي صحيح حالت کي ماڻهن ضايع ڪيو آهي ان جي موٽائڻ لاء الهي قانون جي ضرورت پئي

دنيا دار الجزاء ناهي، تنهن ڪري سموري سزا نه ٿي اچي. هتي اهو به نصيحت خاطر ايندو آهي، جيڪڏهن اها قوم سڌي رستي تي اچڻ جي لاء تيار هجي ته پوء نصيحت، نه ته عذاب، پوء عذاب دنيا ۾ شروع ٿيندو آهي ۽ تتمو ان جو آخرت ۾ هوندو آهي جيڪو انتها هوندو آهي. ائين ٿئي ٿو، باقي دنيا دار الجزاء ناهي. تنهن ڪري الله تعاليٰ فرمايو آهي ته ويعفو عن ڪثير.

الله شارع هوندو آهي. الله به قانون پيش ڪندو آهي رسول به قانون پيش ڪندو آهي. تنهن ڪري هاڻي شارع جي ضرورت پئي. هنن جو معاشرو ڦٽي بگڙي ويو شارع اچي ته اچي قانون هلائي اصول انهن کي ڏئي جنهن تي وري پنهنجي ان ويل عزت کي موٽائن فڪذبوه پوء هنن انڪار ڪيو فاخذهم العذاب الله جو عذاب آيو هنن کي عذاب پڪڙيو وهم ظالمون ظالم ها رندو تباهي ٿي وئي نقصان ڪري ڇڏيو هن جو قدر نه ڪيو فڪلوا هاڻي توهان اها غلطي ڇڏي درست ٿي اچو کائو حلال جيڪي رب رزق ڏنو ان مان حلال طيب ڪري کائو حلت ۽ طيب ٻئي شيون شرط آهن غذا ۾ صرف حلال صرف طيب

هيء ڳالهه سمجهڻ گهرجي ته هڪڙو جانور مري پيو هيو ته پنهنجو ذاتي ملڪيت خريد ٿيل هئي يا پيدا ٿيل هو پاڻ وٽ جانورن مان بلڪل پنهنجو رزق هيو پر مري پيو هاڻي حرام ذبحن تي نه پهتي ان ۾ طيب هيو حل هيو ان ۾ پر طيب نه رهيو خبيث ٿي پيو مري پيو، ڊونڊ ٿيو، ميتو بڻيو، الله تعاليٰ فرمائي ٿو ميتو نه کائو، اڳتي اچي ٿي ڳالهه اها مئل شيون نه کائو. جانور ته سڌو سنئون جيئرو آ پر چوري ڪري آيا ڦري آيا هاڻي اهو حرام ٿي پيو ذبح ڪيونس ته طيب ٿي پيو ذبح ذڪات ساڳي معنيٰ ٿا رکن ذبح ڪرڻ سان شي پاڪ ٿي پوندي آهي بسم الله الله اڪبر چوڻ سان هاڻي حرام طيب ٿي پيو اڳي حلال هيو پر خبيث ٿي پيو مرڻ جي ڪري هاڻي هاڻي طيب آهي پر حرام آهي جو پرائي شي تنهن ڪري ٻئي شيون نه کائجي جيستائين حل ۽ طيب اچي حل هوندو جو يا پنهنجي شيء هوندي طيب به هوندو جو هن کي ذبح ڪبو اهڙيء طرح ڪا شيء ماڻهو سٺي وٺي آيو آهي پاڪ خاصو ميوو ڏاڍو بهتر پر چوريء جي ملڪيت سان وٺي وٺي آيو آهي يا چوري ڪري آيو آهي ان منجهون به طيب هلي ويو حرمت هلي وئي حلت هلي وئي حرام ٿي پيو طيب ته هن ۾ آهي ڇو ته سٺي شيء آهي اهڙي طرح هڪڙي سٺي شيء هن ميوي جي ورتي، هيٺ زمين تي ڪريو، گند غار هيو، نجاست ان ۾ ملوث ٿي پيو، هاڻي اهو ميوو خبيث ٿي پيو، حلال آهي پر خبيث آهي، نه کائجي. اها خباثت هڪڙي هوندي آهي ظاهري، ٻي خباثت هوندي آهي باطني. هڪڙو رجس آهي، ٻيو نجس آهي. نجاست کان به شيء کي پاڪ ڪبو،

نجاست آ ميتي ۾، نجاست آ رت ۾، ۽ نجاست آهي خنزير ۾، ۽ رجس آهي ما احل لغير الله به ۾ اها شيء به استعمال نه ڪجو الله جي نالي کان سواء پڪاريل شيء اها ظاهر ظهور سٺي آ پنهنجو ڍور آ خريد ڪيل شيء آ دڪان تائون حلال جي رزق سان خريد ڪيل آهي

الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته پنهنجي معاشري کي موٽائي مضبوط ڪرڻو آهي ته رسول جي احڪام تي هلو ۽ پوء هيء تعليم آهي جنهن ۾ توهان جي قوت موٽي ايندي حلال حرام جو معاشرو گڏجي ويندو طاقت موٽي نه ايندي دفاع نه رهندو پورو حلال جي کائڻ سان ماڻهو کي طاقت ايندي آهي

پر ان ۾ روحاني طاقت وارن سان مقابلو ڪرڻو پيس ان ۾ هي فيل ٿي ويو مري ويو ان جو ڪم نه ٿي سگهيو پورو اهڙي طرح سان جهاد جي لاء ماڻهو کي ڪسب حلال صدق مقال ڪرڻو آهي ڪردار به سٺو رکڻو آهي غذا به سٺي رکڻي آهي ڪسب حلال غذا سان تعلق رکي ٿو صدق مقال ڪردار سان تعلق رکي ٿو اهي ٻئي شيون اچي وينديون پوء طاقت پيدا ٿيندي پوء جڏهن طاقت پيدا ٿيندي ته قوت مرڪزي ماڻهو بڻائي وٺندو پنهنجي جيڪڏهن ظلم سان متلبس ٿي پئي آهي سلامت نه رهندي ظلم کان جدا ڪبس ظلم چئبو آهي معاشري جي حقوق ۾ نقص معاشري جي حقوق ۾ نقص جو نقص آهي ان کان ماڻهو پنهنجي جان ڇڏائي واشڪروا نعمت الله اها الله جي نعمت آهي حلال الله جي نعمت طيب الله جي نعمت ان ڪنتم اياه تعبدون جيڪڏهن توهان الله جي عبادت ڪندا آهيو ته پوء اهو اٿو خيال ڪريو خدا جي پرستش جي دعوا ٿا ڪريو ته پوء لائق آهي ته خدا جي ڏنل روزي حلال طيب استعمال ڪري ان جو احسان مڃي اهو رزق کائي پوء شڪر ڪري ٻانهو ٿئي، حلال کي حرام به نه سمجهي، هڪڙو اهو مسئلو آهي، حلال کي حرام نه سمجهي، حرام کي حلال نه سمجهي، اهو ڪفر آهي. ذهن پنهنجو صاف رکي، مطلب ته پنهنجو ذهن به صاف رکي، فتوا به غلط نه هجي. نعمتن کان منتفع ٿيڻ وقت الله جو نالو وٺڻ ضروري آهي بسم الله ڪري شروع ڪري ۽ جڏهن پورو ڪري پنهنجي ان نعمت جي وصول کي پوء الله جو شڪر ڪري اعملوا آل داود شڪرا قليل من عبادي الشڪور ان ڪنتم اياه تعبدون جيڪڏهن توهان خدا جي عبادت ڪندا آهيو ته پنهنجي نعمت جي اول کي الله جي نالي سان آخر کي الله جي شڪر سان تمام ڪريو انما حرم عليڪم الميتت الله تعالي ڍونڍ کي حرام ڪيو رت کي حرام ڪيو خنزير جي گوشت کي حرام ڪيو ۽ نالي الله جي کان سواء پڪاريل شي کي حرام ڪيو هتي اهل جي معني ذبح ڪرڻ اها هڪڙي تحريف آهي اهل جي معني آواز ڏيڻ آهي آواز ڏبو آهي شهرت جي لاء اجهو چنڊ آيو الهلال بلا ٻار ڄمندو آواز ڪندو ته سمجهبو ته اهو آواز ڇوڪريء جو آهي ڪي ڇوڪري جو آهي سمجهدار ماڻهو ڄاڻندا آهن اهڙيء طرح سان ڪنهن جانور تي آواز ڪيو پڪاريو ويو نالو رکيو ويو غير جو اهو لام جي معني ڪجي بي غير ۽ لام جي وچ تي آڻجي اسم باسم غير الله اها ٽي تحريف اهل جي معني ذبح اها هڪ تحريف لام جي معني بي ٻي تحريف اسم جو اکر وڌائڻ اقحام ڪرڻ اها ٽي تحريف انهن ٽن تحريفن کان بعد معنيٰ نڪرندي هيء ته الله جي نالي کان سواء جيڪڏهن ڪنهن ٻئي جي نالي تي ڪٺي وئي آهي ته پوء حرام آهي جيڪو مقصد نه آهي معنيٰ پوء ڀلي غير الله جي نالي تي پڪاريل سڄي عمر هجي چڱو ته پوء ڪتي کي الله جي نالي سان ڪهي کائجي ته پوء حلال ٿيندو گڏهه کي جيڪڏهن اها معنيٰ آهي ته الله جي نالي سان ته هن کي ڪٺو ويو غير الله جي نالي سان نه ڪٺو ويو هاڻي حلال هجي نه اها ڳالهه سمجهه ۾ اڪثر مفسرين کي نه آئي آهي تنهن ڪري هنن چيو آهي ته پوء ان کي ڀئي حلال طيب سمجهو جيڪڏهن باسيل ڍور کي يا اهڙي غير الله جي نالي تي پڪاريل شيء کي الله جي نالي کان سواء جيڪڏهن الله جي نالي سان ذبح ڪجي ته حلال طيب آهي طيب ته ٿيو باقي حلال ڪيئن ٿيو طيب ٿيندو باقي جو ذبح جو ڪم اهو ئي آهي ته طيب آڻي باقي حلت حرمت جو ته فيصلو اڳي آهي جنهن کي توهان هٿ ۾ وڌو ورتو آهي ڍور کي اهو حلال آهي ڪي نه حرام آهي ڪي نه ڏسبو ڪتو آهي ڪي نه ٻلو آهي ڪي نه ٻڪري آهي اڳ ۾ اهو فيصلو ڪبو جيڪو الله جي قانون سان قرآن ۾ ٻڌايل رستي سان حلال حرام آهي ان ۾ توکي ٻڪري نظر آئي آهي حلال آهي وري غور ڪر ته چوريء جي آهي ڪي نه تنهنجي ڪردار سان حرام ٿي آهي ڪي نه تنهنجو ڪردار هن ۾ مقدس آهي جيڪڏهن ٻڪري چوري ٿيل نه آهي ته به ٺيڪ آهي ڀلا تنهنجي زبان سان ڪردار هو چوري تنهنجي زبان سان ته حرام ٿيل ڪانهي جي تنهنجي زبان سان حرام ٿيل آهي ته به ڪهندين ته پيو حرام ته ائين ٽي درجا ٿا اچن ڪردار سان گفتار سان الله جي قانون قرآن جي سان هو به ڪردار ۽ گفتار به خدا جو قانون آهي پر اهو قانون اسان جي ڪردار ۽ زبان تي دائر آهي ۽ هو قانون آهي حلال حرام جو جيڪي شيون الله تعاليٰ هتي ٻڌائي ٿو اهي الله تعاليٰ جي هن دفتر ۾ لکيل آهن هڪڙو ته انهن جا نالا وٺي خدا حلال حرام ٻڌايو آهي ٻڌايو آهي ٻيو اسانجي زبان تي جيڪو حلال حرام ڦري ٿو تنهن ڪري پوء هيٺ اچي ٿو ته ته پنهنجي زبانن سان حلال حرام جو مسئلو نه ڦيرايو گهيرايو اها ڳالهه هيٺ ڪو آئي آهي رب تڏهن ٺهي ويو ماڻهن کي ان ڳالهه جو وزن نه ويهندو آهي هڪڙو بزرگ هو پوء مان وٽ آيو ٿورڙو رنج هيو مون تي انهي مسئلي ۾ ڪن ٻڌايو هوس ته ٻڪري به حرام ٿو چوي مانکي چيو ٻڪري ڇو حرام آهي مان چيو سون الله جي نالي کان سوا باسي آهي چي پر پوء ڪهون ته بسم الله الله اڪبر ڪري ٿا